ئۆزىڭىزنىڭ كىملىكىڭىزنى ۋە نېمە قىلىۋاتقىنىڭىزنى ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا تونۇشتۇرۇپ ئۆتكەن بولسىڭىز. بولىدۇ، مېنىڭ ئىسمىم ئايشە زەيدى، مەن ھازىر ئوقۇۋاتىمەن ھەمدە ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى. پۈتتۈرۈشكە ئاز قالدىم، ئارزۇيۇم ژۇرنالىست بولۇش.
When did you first learn about the Uyghurs?
ئۇيغۇرلارنى قاچاندىن تارتىپ بىلسىز؟ So I started hearing news about the Uyghurs in back in twenty sixteen, twenty seventeen. I would see. ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى، ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىللىرىدىن تارتىپ ئۇيغۇرلار توغرىسىدىكى خەۋەرلەرنى ئاڭلاشقا باشلىغان ئىدىم. شۇ چاغلاردا مەن تور يۈزىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالى توغرىلىق ماقالىلەرنىڭ ھەممىسىنى كۆرەتتىم. لېكىن بۇ خەۋەرلەر بىر مەزگىلدىن كېيىن تۇيۇقسىز يوقاپ كېتەتتى. شۇنىڭدىن كېيىن نەچچە ئايغىچە ئۇيغۇرلار توغرىلىق ھېچنېمە ئاڭلىيالمايتتىم.
ئۇيغۇرلارنىڭ بېشىغا كەلگەن كۈنلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىنكى ئىنكاسىڭىز قانداق بولدى؟
بەك چۆچۈپ كەتتىم ۋە بۇ ئىشلارنىڭ ھازىر بىز ياشاۋاتقان مۇشۇ دۇنيادا يۈز بېرىۋاتسىمۇ ھېچكىمنىڭ دىققىتىنى تارتمىغانلىقىغا بەك ئۈمىدسىزلەندىم.

ئۇيغۇرلار مەسىلىسى توغرىسىدىكى ئۈن-سىنلارنى ئىشلەشكە نېمە تۈرتكە بولدى؟ ئاساسلىق سەۋەب پەقەت مېنىڭ ئاخباراتچىلىقنى ئۆگىنىۋاتقانلىقىم ۋە بۇ ساھەگە كىرىشكە باشلىغانلىقىمدىن، شۇنداقلا بىر قىسىم ئاساسلىق مېدىيالارنىڭ ئەپتى بەشىرىسىنى كۆرۈپ يەتكەنلىكىمدىن بولدى. ئۇلارنىڭ بىر تەرەپلىمە قاراشلىرى ۋە سىياسىي تەشۋىقاتلىرىنى يا بۇ ياقتا تۇرۇش، يا ئۇ ياقتا تۇرۇشتەك تەرەپبازلىقىنى كۆردۈم. ھەقىقەتتىن چەتنىگەن يالغان ياۋىداق نۇرغۇن خەۋەر ماقالىلىرىنى ئوقۇدۇم. شۇنىڭ بىلەن مەن ئاخباراتچىلىقنى ئۆگىنىشكە باشلىدىم. ئەلۋەتتە ھازىرقى شارائىتتا بۇ دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ مەسىلىلەرنىڭ بىرى دەپ ھېسابلايمەن. چۈنكى يۈز بېرىۋاتقىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق. شۇنىڭ بىلەن مەن ئۇيغۇرلار ۋە ئۇ يەردە يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق. ھەققىدە كۆپ ئىزدەندىم، ئاخباراتچىلىق ئارزۇيۇم مېنى بۇ ئىشقا باشلاپ كىردى.
بۇ سۈرەتنى يوللىغاندىن كېيىن ئىنستىگرامدىكى ئەگەشكۈچىلىرىڭىز ۋە ئائىلىڭىزدىكىلەر ۋە ئائىلە دوستلىرىڭىزنىڭ ئىنكاسى قانداق بولدى؟ ئۇلار قانداق ئىنكاس قايتۇردى؟
سو ئاي ۋاز ۋېرى ۋېلكامد باي دە پېپىل ئان ئىنستاگرام دېر ئىز سو مېنى ئورگانايزەيشنز ئاي ۋاز سو ھەپپى دە سى سو مېنى ئۆف دەم رېچېد ئاۋت تۇ مى ئەن ئېنكاررېجد مى جاست لايک يۆر ساف ئەن مەن ئىنستاگرامدىكى كىشىلەرنىڭ قارشى ئېلىشىغا ئېرىشتىم بۇ يەردە نۇرغۇن تەشكىلاتلار بار ئىكەن ئۇلار بىلەن ئالاقە ئورناتقانلىقىمدىن ئۇلارنىڭ مېنى ئىلھاملاندۇرغانلىقىدىن خۇشال بولدۇم مەن بۇنداق ياخشى پىكىرلەرگە ئېرىشىمەن دەپ كۈتمىگەن ئىدىم كىشىنىڭ كۆڭلىنى ئېلىتىدىغىنى شۇ بولدىكى بۇ ئىشقا كۆڭۈل بۆلىدىغان ئادەملەرنىڭ چىققانلىقى، بۇنداق ۋەقەلەرنى داۋاملىق تەپسىلات بىلەن قوشۇپ ئاڭلىتىپ تۇرغاندا، ئاندىن بۇ ئىشقا قىزىقىدىغان، كۆڭۈل بۆلىدىغانلارنىڭ تېخىمۇ كۆپ بولىدىغانلىقىنى بايقىدىم. شۇڭا مەن ئىزچىل داۋاملاشتۇردۇم. مەن بۇنداق ياخشى ئىنكاسقا ئېرىشىشىمنى ئويلىماپتىكەنمەن. مەن كىشىلەرنى ئۇ نېمىشقا بۇ ئىشنى قىلىدۇ، نېمىشقا بۇ توغرىدا سۆزلەيدۇ دەۋاتقاندەك ھېس قىلدىم. ئەمما نېمىشقا سۆزلىسەم بولمىغۇدەك، مەنىسىز تىياتىرلارنى، رېئاللىققا ھېچ ئۇيغۇن كەلمەيدىغان درامىلارنى سۆزلەشكە ۋاقتىڭىز يەتكەن يەردە نېمىشقا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە سۆزلىيەلمەيسىز؟ بۇ ھازىرقى ئىنسانلار ئارىسىدا يۈز بېرىۋاتقان ئىشلار، ھەقىقىي ئىنسانلارنى قىرغىن قىلىۋاتىدۇ، خەۋەر دېگەن شۇنداق نەرسىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىشى كېرەك، مانا بۇنى خەۋەر دەيمىز. ئۇيغۇر خەلقى تەرەپتە تۇرۇپ سۆز قىلغانلىقىڭىز ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆچ ئېلىشىدىن ئەندىشە قىلمىدىڭىزمۇ؟ ياق، مەن ئۇلاردىن قەتئىي قورقمايمەن. گەرچە خىتايلار ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئاۋاز چىقارغانلىكى كىشىلەرنى جىمىقتۇرۇشقا تىرىشسىمۇ، ئۇلارنىڭ ئۇنداق قىلماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئۇلارنىڭ شۇنداق قىلىشىنى توسۇشمۇ بىزنىڭ يەنە بىر قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىمىز. ئۇلارنىڭ بارلىق يالغان-ياۋىداق ئۇچۇرلار بىلەن

مەن كۆپ ھەرىكەتلەرنى كۆرمىدىم، ئۆتكەنكى بىر يىلدا ئامېرىكا، گوللاندىيە ۋە كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان قىرغىنچىلىقنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىغانلىقىنى ئاڭلاپ مەمنۇن بولدۇم، بىراق مېنىڭ ئۈمىد قىلىدىغىنىم بۇلا ئەمەس، بارلىق ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتلىرىنىڭمۇ ئۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىشى، بولۇپمۇ ئۆزىمىزنىڭ مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بېشىغا بۇنداق بىر ئېغىر كۈنلەر كېلىۋاتقاندا بۇ بەكمۇ مۇھىم ئىدى. راستىنى ئېيتقاندا، بۇ پەقەتلا دىنىي مەسىلە بولۇپ قالماي، بەلكى ئىنسانىيەتنىڭ ھەق- ھوقۇق مەسىلىسى، بۇ دۇنيادا يۈز بەرمەسلىكى كېرەك بولغان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ھەققىدە سۆزلەش مەسىلىسى. شۇڭا مەن مۇسۇلمان دۆلەتلەرنىڭ بۇ ھەقتە ئېغىز ئېچىشىنى كۆرۈشنى بەكمۇ خالايمەن. مەن ئۇلارنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتاي بىلەن باغلىنىپ قالغانلىقىنى چۈشىنىمەن. ئۇنىڭ ئۈستىگە خىتاي ناھايىتى سىستېمىلىق ھالدا ھەممەيلەننى ئۆزىگە باغلاپ، ھەممەيلەننى ئۆزىگە بېقىندى قىلىۋالدى. شۇنداقتىمۇ ھېچ بولمىغاندا بىرەيلەننىڭ گەرچە دۆلەتنىڭ رەھبىرى بولمىسىمۇ، كىشىلىك ھوقۇققا چېتىشلىق بىرەر ئادەمنىڭ بولسىمۇ بۇ ھەقتە سۆزلىگىنىنى كۆرۈشنى تېخىمۇ خالايمەن. What should governments do and what should be done to push the ھۆكۈمەتلەر نېمە governments قىلىشى to كېرەك take those ھەمدە actions. ھۆكۈمەتلەرنىڭ بىرەر تەدبىر قوللىنىشىغا ھەيدەكچىلىك قىلىش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلىشىمىز لازىم؟
I think people need to recognize all of the forced labour
مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلغۇزۇش كېرەك، خىتايدىن كەلتۈرۈلۈۋاتقان مەھسۇلاتلار، كىيىم- كېچەكلەر ۋە نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ مەھسۇلى ئىكەنلىكىنى تونۇشقا ئەھمىيەت بېرىشىمىز كېرەك، شۇنداق قىلالىساق ئۇيغۇرلار ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالى ۋە شارائىتىنى تېخىمۇ يورۇتۇپ بېرەلەيمىز ۋە بۇ ئارقىلىق مەسىلىلەرنى ئومۇمىي جەھەتتىن ئوتتۇرىغا ئېلىپ چىققىلى بولىدۇ.
ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئاكتىپلىق بىلەن سۆزلەۋاتقىنىڭىزغا قانچە ئۇزۇن بولدى؟
مەن ئۆتكەن يىلى ئون بىرىنچى ئايدىن باشلاپ سۆزلەۋاتىمەن، ئۇزۇن بولمىدى. مېنىڭ بۇ سەۋىيەگە يېتىشىم ئۈچۈن بىراز ۋاقىت كەتتى. يەنى نېمە ئىشلارنىڭ يۈز بەرگەنلىكىنى تېخىمۇ ئېنىق چۈشىنىش ۋە بۇ توغرىلىق سۆزلىشىم ئۈچۈن. مەن سۆزلەشنى باشلىغاندىن كېيىن مېنى ھېچنېمە توسۇپ قالالمىدى. شۇنداقلا مەن كېچە-كۈندۈز مەسىلىنىڭ تەرەققىياتىنى ئېنىق تەتقىق قىلىپ چۈشەنگەندىن كېيىن ئۇلارنى ئوتتۇرىغا چىقاردىم. ھازىرغىچە قىلىۋاتقان پائالىيەتلىرىڭىزنىڭ نەتىجىسىنى كۆردىڭىزمۇ؟ ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ پائالىيەتلىرىڭىزدىن قانداق نەتىجىلەرنى كۈتىسىز؟
مەن ئۆزۈمنىڭ شەخسىي ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىمنىڭ بىۋاسىتە نەتىجىسىنى كۆرمىدىم، ئەمما ھەممىمىزنىڭ ئورتاق سۆزلەۋاتقانلىقىنىڭ نەتىجىسىنى ھېس قىلىمەن، ھەممە تەشكىلاتلارنىڭ. ھازىر مەن ھېچقانداق بىر تەشكىلاتنىڭ ئەزاسى ئەمەس، تەشكىلاتلار مېنى ئەزا بولۇشقا تەكلىپ قىلغان بولسىمۇ، بىراق بۇ تەشكىلاتلارنىڭ ئەزالىرىمۇ يېتەرلىك ھەمدە ئۆزلىرىمۇ قالتىس خىزمەتلەرنى قىلىۋاتقاندەك ھېس قىلدىم. شۇڭلاشقا مەن بەزى ئىشلارنى ئۆزۈم ئايرىم قىلىشنى قارار قىلدىم، مەن ئايرىم قىلغان ئىشلىرىمنىڭ نەتىجىسىنى كۆرمىدىم، ئەمما ئۆتكەنكى بىر يىلدىكى ئىشلىرىمدا كۆرگەن ئىلگىرىلەشلىرىم ناھايىتى ياخشى. كىشىلەر مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ بارلىقىنى ئېتىراپ قىلىشتى، دۆلەتلەر ئۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئاتىدى، ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە ئىچكى ئەزالارنى ئوغرىلاپ سېتىش ۋە مەجبۇرىي تۇغماس قىلىۋېتىش قاتارلىق مەسىلىنىڭ نۇرغۇن ئوخشىمىغان تەرەپلىرىمۇ يورۇتۇپ بېرىلدى. بۇ ئىلگىرىلەشلەرنى كۆرۈش مېنى ھەقىقەتەن خۇشال قىلدى، مانا بۇ مېنىڭ بىردىنبىر نىشانىم ئىدى.

دۇنيا ئەھلىنىڭ بۇ مەسىلە ئۈستىدە سۈكۈتتە تۇرۇشى، مېنىڭ ھېس قىلىشىمچە، تاراتقۇلار ۋە نۇرغۇن ئەھۋالدىن خەۋەردار كىشىلەرنىڭ ئاۋازىنى چىقارمىغانلىقى سەۋەبىدىن بولغان. ھازىر ئۆزىمىزنىڭ ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىمىز بار بولدى، شۇڭا ئەمدى ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ، ھەقىقىي ئەھۋالنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشىمىز لازىم. كۈندە دېگۈدەك توختىماي ئاز-ئازدىن ئۇچۇر تارقىتىپ تۇرساق، كىشىلەرنىڭ كۈندىن- كۈنگە كۆرىدىغىنى كۆپىيىدىدە، بارا- بارا تەسىر پەيدا قىلالايدۇ. شۇڭا بۇنداق قىلىشنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىمىزدا مۇۋەپپەقىيەت قازىنىش ۋە ياكى خىتايلارنى توسۇش جەھەتتە مۇناسىۋىتى زور دەپ قارايمەن. ھەممەيلەننىڭ بىر نىيەت، بىر مەقسەتتە ئۇيۇشۇپ، بۇ ئىشلارغا خاتىمە بېرىشنى كۆرۈشنى خالايمەن. شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى، مەن ئارزۇ قىلغىنىمنىڭ ھەممىسىنى كۆرىمەن، چۈنكى مەن نۇرغۇن سىياسىي پائالىيەتلەردە بۇ مەسىلە ھەققىدە سۆزلەۋاتقان ئوخشىمىغان تەشكىلاتلار ۋە كىشىلەرنى كۆردۈم، ھەممەيلەننىڭ بۇ قىرغىنچىلىقنى ئاخىرلاشتۇرۇشقا ئىنتايىن ئىشەنچ بىلەن قاراپ، بىر يەرگە جەم بولۇپ، ئۇنى توختىتىشنى ئەمەلگە ئاشۇرغانلىقىنى كۆرۈشنى خالايمەن.